ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອ້ແຮ່ງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ເລື່ອງລາວຂ່າວໆນີ້ນະກໍໝູນວຽນມາອີກແລ້ວ ຈຶ່ງວ່າຂໍຢາກໃຫ້ທ່ານລາ ຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ໄທນີ້ນະພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນສູນກາງຊື້ຂາຍໄຟຟ້າພູມິພາກອາຊຽນນີ້ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ຕາມປົກກະຕິນີ້ໄປຊື້ກໍໄດ້ຕົ້ວ ອັນນີ້ເນາະ ທາງທ່ານ ສຸພັດນະພົງ ພັນມີເຊົາ ຮອງນ າຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານຂອງໄທເນາະ ກະໄດ້ໄປກວດຢ້ຽມການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ກະເພື່ອສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາໂຄງຂ່າຍລະບົບໄຟຟ້າ ເພື່ອເຊື່ອ ມຕໍ່ກັບປະເທດຂ້າງຄຽງ ແລະກະຟ້າວເຈລະຈາເລື່ອງຂອງການຊື້ຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດຂ້າງຄຽງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນກຳພູຊາ ມຽນມາ ແລະກະ ຫຼືວ່າມາເລເຊຍເນາະ ເພື່ອເປີດຕະຫຼາດຊື້ຂາຍໄຟຟ້າໃນພູ ມິພາກອາຊຽນ ເພື່ອສະແຫວງຫາໂອກາດທາງທຸລະກິດ ພ້ອມກັບໃຫ້ທາງການໄຟຟ້ານີ້ ສົ່ງເສີມເທັກໂນໂລຢີກະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະກໍການດຳເນີນການກິດຈະການດ້ານອື່ນໆ ທີ່ປອດໄພຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມ ນອກຈາກນີ້ກະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການພັດທະນາຄົນເນາະ ໃນການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ເພື່ອເປັນກຳລັງສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ອົງກອນ ແລະກະທຸລະກິດໃໝ່ໆ ເພື່ອໃຫ້ທັນຕໍ່ການແຂ່ງຂັນທີ່ປັ ບໂຕຢ່າງ ຢ່າງໄວເນາະ ກ້າວສູ່ເປັນສູນກາງການຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຂອງພູມິພາກນີ້ເນາະ ອັນ ມັນບໍ່ເຂົ້າໃຈປານໃດ ອັນ ຂໍໃຫ້ທ່ານອະທິບາຍໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງອີກແດ່ວ່າ ເລື່ອງນີ້ນີ້ແມ່ນ ແມ່ນໄທນີ້ຊິເປັນສູນກາງກາ ນຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ ຄຳທີ່ວ່າຊື້ຂາຍ ມັນຊື້ມາຈາກລາວຊັ້ນບໍ ອັນນີ້ກະມີຢູ່ຫຼາຍ 2 ສ່ວນ 3 ສ່ວນນຳກັນ ກະຄືສ່ວນແລກກະອາດຊິເປັນຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ກະແບ່ງຂາຍໄປສ່ວນໜຶ່ງ ອີກສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິເປັນການຊື້ມາ ຈາກທາງ ທາງລາວເນາະ ທາງລາວ ກໍ ກໍແປວ່າ ກໍ ກໍແປວ່າການຊື້ຂາຍໄຟຟ້ານີ້ບໍ່ໄດ້ວ່າຈຳກັດ ຫຼືວ່າມາຈາກປະເທດໃດ ແຕ່ວ່າໄທນີ້ຊິເປັນສູນກາງການຊື້ໄຟຟ້າ ຊື້ມາຈາກໃສກະຢ່າ ວ່າຊັ້ນເຖາະເນາະ ແມ່ ນ ກະຄືເວົ້າງ່າຍໆເນາະ ກໍຄືເປັນພໍ່ຄ້າຄົນກາງ ຊິຫາຊື້ຂາຍ ຫາຊື້ໄຟຟ້າ ຫາຊື້ໄຟຟ້າມາຈາກ ອໍ ປະເທດນັ້ນປະເທດນີ້ ແລ້ວກະສົ່ງຂາຍໃຫ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດຂ້າງຄຽງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະແປວ່າ ເປັນຜູ້ຄ້າຄົນກາງ ແຕ່ວ່າອາຊຽນເກົ້າປະເທດອື່ນນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເຫັນດີນຳຫຼືບໍ່ ທີ່ວ່າໄທຈະກະທຳເຊັ່ນນີ້ນີ້ນະ ອັນນີ້ເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ການເຈລະຈາກະມີຢູ່ 3 ປະເທດທີ່ມີການຫາລື ແລ້ວກະມີການ ອ່າ ເຈລະຈ າໃນການຊື້ຂາຍກັນ ກະຄືກຳປູຊາ ມຽນມາ ແລ້ວກະມາເລເຊຍ ສ່ວນສິງກະໂປ ຫຼືວ່າປະເທດອື່ນໆນີ້ກະ ຊິມີການຫາລື ຫຼືວ່າເຈລະຈາກັນໃນ ໃນຮອບຕໍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ເພາະວ່າທຶນຮອນຕ່າງໆທີ່ວ່າເອົາມ າລົງທຶນໃນການເປັນສູນກາງຊື້ໄຟຟ້ານີ້ ມັນ ມັນກໍຄົງຈະບໍ່ຫຼາຍສ່ຳກັບສ້າງເຂື່ອນດອກ ຂໍໃຫ້ແຕ່ວ່າມີຕຶກ ຫຼືວ່າມີຫ້ອງການ ບ່ອນຕິດຕໍ່ໂທລະສັບຫຼາຍໆ ມີພະນັກງານຫຼາຍໆ ແລ້ວກະຕິດຕໍ່ມາຊື້ຂາຍ ມັນກະເປັນ ການລົງ ລົງທຶນບໍ່ໜັກປານໃດ ແລ້ວເປັນຫຍັງໄທຈຶ່ງຄິດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າ

ຄວາມຍາວກະປະມານ 80 ເຊັນເນາະ ລະກະເສືອອາດເປັນເສືອທີ່ຫິວ ກ່ຽວກັບເສືອນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ນເສືອໂຄ່ງບໍ່ ເສືອດາວບໍ່ ເສືອດຳບໍ່ ເສືອແນວໃດຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນ ນິຖານວ່າໜ້າຊິເປັນເສືອໄຟ ຫຼືວ່າເສືອໂຄ່ງ ເພາະວ່າມັນຮູ້ສຶກວ່າມັນຈະ ກະຊິໂຕໃຫຍ່ພໍສົມຄວນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ ອຳເພີສັງຄົມນີ້ ມັນກະບໍ່ມີພູຜາປ່າດົງປານໃດ ຝັ່ງໄທນີ້ ຝັ່ງລາວກະຍັງວ່າມີພູຜາຫຼາຍເດ ຊາວບ້ານຮູ້ ບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງມັນມີເສືອ ບໍ່ແມ່ນມັນລອຍຂ້າມຂອງມາບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ບໍ່ ພື້ນທີ່ຂອງອຳເພີສັງຄົມ ສ່ວນໃຫຍ່ກະເປັນພື້ນທີ່ປ່າເຂົາເນາະ ອື ເປັນປ່າທີ່ຂ້ອນຂ້າງຍັງ ຍັງສົມບູນຢູ່ ແຕ່ວ່າເລື່ອງເສືອ ເລື່ອງສັດປ່າຕ ອນນີ້ກະ ກະຄືແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນເນ່ຍ ບໍ່ມີຂ່າວວ່າມີເສືອຍ່າງລົງມາໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ວ່າເທື່ອນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າມັນລົງມາຢູ່ໃກ້ໝ່ອງທ່ອງທ່ຽວ ລະຢູ່ກົງຂ້າມກັບທາງເມືອງສັງທອງ ມີແມ່ນ້ຳໂຂງກັ້ນ ຕອນນີ້ນ້ຳໂຂງກະ ກະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເລິກປານໃດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼາຍຄົນກະຄາດວ່າ ໜ້າຊິເປັນເສືອທີ່ ທີ່ຂ້າມມາຈາກຝັ່ງລາວຈັ່ງຊີ້ ກະມີການສັນນິຖານກັນໄປເນາະ ມັນ ມັນ ມັນກະແປກຢູ່ ເລື່ອງສັດປ່ານີ້ນະ ຍົກຕົວຢ່າງ ຢູ່ທີ່ຕຳບົນ ອຳເພີບ້ ານແພງ ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມນະ ມັນ ມັນມີບ່ອນໜຶ່ງທີ່ວ່າ ລະຫວ່າງເກືອບຊິຮອດສີ່ແຍກໃຫຍ່ ຖະໜົນລະຫວ່າງໜອງຄາຍຫານະຄອນພະນົມ ສີ່ແຍກໃຫຍ່ອັນດົງບັງຫັ້ນ ແມ່ນວ່າຊ້າງຫັ້ນ ມັນ ມັນມັກຈະມາ ຜ່າບ້ ານອັນນັ້ນລົງໄປຂອງ ລະມັນຂ້າມໄປລາວພຸ້ນເດ ອັນ ອັນນີ້ມັນກະແປກຢູ່ ແລ້ວໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາເນາະ 30 ປີ 40 ປີແລ້ວວ່າຊັ້ນເຖາະ ຢູ່ທີ່ບ້ານດອນໜູນນະ ວຽງຈັນແທ້ໆນະ ໄກຈາກວຽງຈັນກະບໍ່ທໍ່ໃດດອກ ໃກ້ໆ ດົງໂດກຫັ້ນ ຄືຢູ່ຟາກດອນຕິ້ວ ໄປໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍຕຳຫຼວດຫັ້ນ ກະແມ່ນວ່າໄທບ້ານນີ້ ໄປຫາປູຫາປາຈັ່ງໃດແຫຼະ ເຫັນເສືອວ່າຊັ້ນ ແລ່ນຂຶ້ນກໍໄຜ່ບັກສູງໆບັກຕຶບໆແຫຼະ ບາດເສືອໜີແລ້ວລົງມາບໍ່ໄດ້ ຮ້ອງວາ ກໆ ໄທບ້ານໄປພໍ້ກະເລີຍວ່າຊ່ອຍເອົາລົງມາຈາກອັນກໍໄຜ່ຫັ້ນ ອັນນີ້ມັນກະແປກຢູ່ ແລ້ວເລື່ອງທີ່ວ່າເສືອພົບເຫັນຢູ່ທີ່ອຳເພີສັງຄົມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ອັນນີ້ມັນເປັນຄັ້ງແລກໆບໍ່ ຫຼືວ່າເຄີຍມີມາແລ້ວ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນ ຄັ້ງຕຳອິດ ຄັ້ງແລກເນາະ ເພາະວ່າແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນກະບໍ່ ບໍ່ເຄີຍມີເນາະ ປະເພດເສືອ ປະເພດໝີປ່າ ຫຼືວ່າພວກໝາປ່ານີ້ ແທບຊິບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຍິນວ່າມີເນາະ ແລ້ວຫວ່າງປະມານ 3-4 ທິດຫຼັງນີ້ນະ ຜ່ານມານີ້ ແມ່ນວ່າຂ້າພະ ເຈົ້າກະເຫັນຢູ່ YouTube ນີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທ ຈັກບ່ອນໃດ ຈັງຫວັດໃດກະບໍ່ຮູ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າປະຊາຊົນນັ້ນ ຕາມຈັບເສືອດຳ ມັນເປັນເວລາດົນນານເຕີບ ຜົນສຸດທ້າຍກະຈັບໄດ້ຫັ້ນນະ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າແມ່ນຈັ ງຫວັດໃດ ອັນຜ່ານຫູຜ່ານຕາບໍ່ ເສືອ ເສືອດຳແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ ອັນນີ້ ອັນນີ້ຈຳ ຈຳບໍ່ໄດ້ເນາະ ມັນ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຢູ່ປະເທດໄທນີ້ແຫຼະ ເພາະວ່າຊາວບ້ານຊາວເມືອງ ທາງສັດຕະວະແພດ ຕຳຫຼວດ ທະຫານ ເ ບິ່ງ ເບິ່ງ ໂອ້ຍ ເປັນກະບວນການໄລ່ຈັບມັນ ລັດພຸ້ນລັດພີ້ ມັນກະປົບຕາຍເນາະ ຜົນສຸດທ້າຍກະຈັບມັນໄດ້ ຖືກຍິງວ່າຊັ້ນເຖາະ ຍິງ ຍິງດ້ວຍຢາສະຫຼົບວ່າຊັ້ນເຖາະ ລະກະຈັບໄດ້ ອັນ ອັນ ອັນນີ້ນີ້ ມີແຕ່ໄປດັກແຮ້ວໃ ສ່ຊື່ໆ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີທະຫານຕຳຫຼວດ ຫຼືວ່າສັດຕະວະແພດເອົາຢາສະຫຼົບໄປໄລ່ຍິງມັນບໍ່ ອັນນີ້ກະ ກະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍໆໜ່ວຍເນາະ ທັງ ອ່າ ປະສຸສັດທີ່ດູແລເລື່ອງສັດ ເລື່ອງຂອງປືນທີ່ຍິງສະຫຼົບ ຍິງສະຫຼົບ ນີ້ກະ ກະມີຄືກັນເນາະ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມານີ້ ມີ ກະ ກະຫຼຸດມາຈາກໃສກະບໍ່ຮູ້ ຢູ່ແຖວຈັງຫວັດຂອນແກ່ນເນາະ ມີ ມີ ມີ ມີຄວາຍ

ແມ່ນຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນແປກຕົງທີ່ວ່າຫຼັງຈາກທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຜ່ານມາ ການຈັບເຄືອຂ່າຍ ບໍ່ສິເປັນຄົນລາຍນ້ອຍລາຍໃຫຍ່ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍສິເປັນການຕິດຕໍ່ຊື້ຂາຍກັນໂດຍ ໂດຍເງິນ ຫຼືວ່າໄປຮັບຂອງດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ ວ່າເທື່ອນີ້ມີການ ສົ່ງຜ່ານບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ແລ້ວກະຕິດຕໍ່ຜ່ານ Facebook ເນາະ ໃສ່ເທັກໂນໂລຢີກໍເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອື ມັນກໍຫົວດີຢູ່ Facebook ເພາະວ່າມັນຕິດຕໍ່ກັນງ່າຍ Messenger ຫຼືວ່າ LINE ຫຍັງຊີ້ ມັນກະປອກແປກໄປ ແລ້ວກ ະແຕ່ວ່າໃຊ້ແຕ່ເຄັດລັບ ຍົກ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າອັນ ຢາບ້າສີແດງກໍວ່າໄກ່ແດງຊີ້ ກະອາດຈະບໍ່ຮູ້ກໍເປັນໄດ້ ແຕ່ວ່າຜົນສຸດທ້າຍນີ້ ຈຸດອ່ອນມີຢູ່ວ່າ ຄັນຈັບໄດ້ຜູ້ໜຶ່ງແລ້ວກໍແປວ່າ ເອົາຄີມມາໜີບນິ້ວມືຄ່ອຍໆ ກໍອ້າປາກຂ າຍໝົດລະ ໝູ່ຄູ່ໂຕເອງກັນ ກະເລີຍຈັບຕາມເຄືອຂ່າຍໄດ້ ອັນ ອັນນີ້ແມ່ນຈຸດອ່ອນຂອງພວກຄ້າຢາບ້າຢູ່ໃນບ້ານເຮົາວ່າຊັ້ນເຖາະ ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດນີ້ແລ້ວລະ ເຂົາສິເວົ້ານີ້ບໍ່ມີທາງ ມີແຕ່ສິໄປບອກທະນາຍຄ ວາມມາສູ້ເຈົ້າຈົນເອົາຊະນະ ຫຼືວ່າພ່າຍແພ້ໄປພຸ້ນແຫຼະ ແລ້ວເລື່ອງການຈັບໄດ້ນີ້ ທີ່ວ່າມີຄົນລາວນີ້ນະພົວພັນນຳນີ້ ກໍແມ່ນວ່າມັນຢູ່ແຂວງໃດ ອັນນີ້ກໍຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າເປັນ ເປັນຄົນມາຈາກແຂວງໃດເນາະ ແຕ່ວ່າເປັນຄົນລາວ ກໍສິຢູ່ແຖວໆກົງຂ້າມກັບແຖວອຸບົນ ຫຼືວ່າສະແກ້ວ ແຖວໆພຸ້ນລະ ອືມ ກໍແປວ່າປາກເຊ ຫຼືວ່າສະຫວັນນະເຂດ ແຖວນີ້ແຫຼະເນາະ ແມ່ນ ອືມໆ ໂອເຄ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ອີກຄັ້ ງໜຶ່ງທີ່ວ່າໄດ້ລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈນີ້ໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບໃຈທ່ານຄຳເລັກ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ SBS ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ ໂອເຄ ບ໊າຍບາຍ SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນ Facebook